ໂຮງແຮມເມແຟໃນເຂດເວສເລກຂອງນະຄອນລອສແອນເຈີລິສ ໄດ້ເຫັນສ່ວນແບ່ງທາງການເງິນຂອງຕົນຈາກຮໍລີວູດ ເມື່ອການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ເກີດຂຶ້ນຢູ່ສະຫະລັດໃນປີ 2020 ຫ້ອງການເຈົ້າຄອງ ນະຄອນລອສແອນເຈີລິສ ໄດ້ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງກັບເຈົ້າຂອງໂຮງແຮມ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄົນທີ່ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສສາມາດພັກເຊົາໃນຫ້ອງພັກຂອງໂຮງແຮມໄດ້ ໃນລະຫວ່າງການລັອກດາວ ທ້າວ ເຮີແມນ ໂກເມສ ອາໄສ ຢູ່ຟາກກົງກັນຂ້າມກັບໂຮງແຮມທີ່ມີຊື່ສຽງດັ່ງກ່າວ ແລະ ກ່າວວ່າ ມັນເຮັດໃຫ້ເຂດນີ້ປ່ຽນໄປ
Fighting, stabbing, shooting, gang activity. ການຕີກັນ ແທງກັນ ຍິງກັນ ກິດຈະກຳຂອງກຸ່ມແກ້ງ ຢາເສບຕິດ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢາເສບຕິດ ຄືທີ່ເຈົ້າຮູ້ ໃນເດືອນສິງຫາ ສະພານະຄອນລອສແອນເຈີລິສ ໄດ້ຜ່ານແຜນຂອງເຈົ້າຄອງນະຄອນ ທ່ານນາງ ແຄເຣນ ແບສ ໃນການຊື້ກິດຈະການຂອງເມແຟ ແລະ ປ່ຽນໃຫ້ເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສຊົ່ວຄາວ ເຊິ່ງເປັນໂຄງການທີ່ມີມູນຄ່າປະມານ 83 ລ້ານໂດລາ ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ຄົນທ້ອງຖິ່ນເຊັ່ນ ພອລ ມອສ ບໍ່ມັກຄວາມຄິດນີ້ ລາວໄດ້ກ່ າວວ່າ See, we were here when they had the ພວກເຮົາໄດ້ຢູ່ທີ່ນີ້ໃນໄລຍະໂຄງການຄັ້ງກ່ອນ ມັນເປັນການຕົກລົງທີ່ຈຳເປັນ ແຕ່ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ມັນນຳມາສູ່ໝູ່ບ້ານ ມັນໄດ້ປ່ຽນຊີວິດຂອງພວກເຮົາທຸກຄົນ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນທຸກຄົນທີ່ຈະບໍ່ຍ ອມຮັບຕໍ່ແຜນການດັ່ງກ່າວ ທ້າວ ແຮຣິສ ລາສກີ ຊາວນະຄອນລອສແອນເຈີລິສອີກຄົນໜຶ່ງກ່າວວ່າ ຄວາມຈິງທີ່ວ່າຈະມີສະຖານທີ່ທີ່ສາມາດເອົາຄົນອອກໄປຈາກຖະໜົນໄດ້ ຂ້ອຍຄິດວ່າມັນເປັນຄວາມຄິດທີ່ດີ ອີ ງຕາມບົດລາຍງານຂອງກະຊວງເຄຫະສະຖານ ແລະ ພັດທະນາເທດສະບານຂອງສະຫະລັດ ໃນຄືນດຽວໃນປີ 2022 ປະຊາຊົນປະມານ 170,000 ຄົນໃນລັດແຄລິຟໍເນຍບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ ເຊິ່ງຄິດເປັນ 30 ເປີເຊັນຂອງປະຊາ ກອນທີ່ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງປະເທດໃນເວລານັ້ນ ນັບຕັ້ງແຕ່ການແຜ່ລະບາດ ເມືອງດັ່ງກ່າວສາມາດຮອງຮັບປະຊາຊົນໄດ້ປະມານ 10,000 ຄົນ ໃນໂຮງແຮມ 37 ແຫ່ງໃນທົ່ວນະຄອນລອສແອນເຈີລິສ ອີງຕາມອົງການ ບໍລິການຄົນບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງເມືອງ ໜຶ່ງໃນນັ້ນກໍແມ່ນ The LA Grand Hotel Downtown ປະຊາຊົນທີ່ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ ທີ່ຍ້າຍມາຢູ່ທີ່ນີ້ໃນໄລຍະຂອງການແຜ່ລະບາດໃຫຍ່ ຍັງຄົງຢູ່ທີ່ນີ້ ແລະ ພະນັກງານໂຮງແຮມບາງຄົນ ເຊິ່ງປົກກະຕິຈ ະບໍລິການນັກທ່ອງທ່ຽວ ກໍຍັງຄົງເຮັດວຽກຢູ່ ນາງ ມາຣີເບລ ຟາຈາໂດ ແມ່ບ້ານຂອງໂຮງແຮມກ່າວວ່າ ພວກເຮົາເຮັດສິ່ງນີ້ມາສາມປີແລ້ວ ມັນມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ແຂກປະຈຳ ໄປຈົນເຖິງລູກຄ້າ ໃນຕອນນີ້ ໄປຈົນເຖິງຄົນທີ່ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ ມັນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງສິ້ນເຊີງ ສຳລັບການທຳຄວາມສະອາດໃຫ້ແຕ່ລະຄົນ Unite Here Local 11 ແມ່ນສະຫະພັນທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງພະນັກງານດ້ານການບໍລິການຫຼາຍກວ່າ 32,000 ຄົນ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນພາກໃຕ້ຂອງລັດແຄລິຟໍເນຍ ແລະ ອາຣີໂຊນາ ບັນດາສະມາຊິກສະໜັບສະໜູນໂຄງການລິເລີ່ມຂອງນະຄອນລອສແອນເຈີລິສ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນທີ່ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ ສາມາດຢູ່ໃນຫ້ອງຫວ່າງຂອງໂຮ ງແຮມທີ່ຢູ່ອ້ອມແອ້ມນະຄອນລອສແອນເຈີລິສ ແລະ ຈ່າຍເງິນຜ່ານໃບບົ່ງຂອງລັດຖະບານ ນາງມາເຣຍ ເຮີນານເດສ ໂຄສົກຂອງ Unite Here ກ່າວວ່າ ພວກມັນຈະເປັນໃບບົ່ງ ສຳລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການພວກມັນ ເຊັ່ນ ແມ່ຍິ ງ ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ຄົນທີ່ຕ້ອງການທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ທີ່ພັກເຊົາ ບັນຫານີ້ມີຄວາມແຕກແຍກ ແລະ ສັບສົນ ສະພານະຄອນລອສແອນເຈີລິສກຳລັງວາງຂໍ້ສະເໜີ ໃຫ້ຜູ້ທີ່ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ ສາມາດອາໄສຢູ່ໃນໂຮງແຮມຕ່າງໆ ໃນການເລືອກຕັ້ງໃນເດືອນມີນາ 2024 ອາດນະສັກ VOA